ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ນາ ກັນຍາສິດ ຮັບໜ້າທີ່ຈັດລາຍການແທນໄອອຸ່ນແກ້ວ ຢູ່ຄືເກົ່າ ສະບາຍດີ

ພື້ນທີ່ຂອງໂລກນີ້ທີ່ເປັນຄົນລາວເນາະ ກໍສະບາຍດີທຸກໆຄົນ ກະມິນີເອງກໍເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ມາປະກວດໃນເວທີລະດັບສາກົນ ນັ້ນກໍຄືເວທີຂອງ Miss Equality World ຫຼືວ່າເວທີຄວາມເທົ່າທ ຽມ ມິນີອາດຈະເວົ້າບໍ່ເກັ່ງຫຼາຍ ເພາະວ່າມິນີບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ວ່າກໍສິເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ ແລ້ວກະຢາກຈະເຮັດດ້ວຍໃຈ ແລ້ວກະເປັນຕົວແທນປະເທດລາວ ຢາກຈະ

ເຂົາເຈົ້າກໍຊິມີ beauty standard ຂອງເວທີນັ້ນໆ ແຕ່ວ່າຄວາມເປັນຈິງແທ້ໆ ກະເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຄົນທີ່ງາມຈາກຟາກໃນ ແລ້ວກະອອກມາທາງນອກຫຼາຍກວ່າ ແລ້ວກະມີຄວາມທີ່ເປັນ equality ແລ້ວກະມີຄວາມເປັນເທົ່າທຽມ ເ ປັນ ເປັນກາງ ອາ ແລ້ວມິນີຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດທີ່ວ່າໄດ້ໄປເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດໃນເທື່ອນີ້ ໃນງານທີ່ວ່າອະລັງການເຖິງຂັ້ນນີ້ຫັ້ນນະ ສຳລັບມິນີເອງເນາະ ກະຮູ້ສຶກດີໃຈ ພູມໃຈ appreciate ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າ ຍເລີຍ ການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດ ເພາະວ່າເວທີລະດັບສາກົນແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະສາມາດໄປໄດ້ ແລ້ວກະມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນສິງ່າຍໆເລີຍ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຕ້ອງແຂງແ ກ່ງ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງຢູ່ກັບຫຼາຍໆປະເທດ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ທີ່ສາກົນເຂົາເຈົ້າວາງໄວ້ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຮອບເລິກໆໄດ້ ເຊິ່ງມິນີເອງ ມິນີກໍເຊື່ອວ່ າມິນີຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລ້ວກໍເຂົ້າໄປໃກ້ມົງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ອື ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ການປະກວດໃນຄັ້ງນີ້ນີ້ມີຈັກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ອໍ ຕອນນີ້ກຳລັງເກັບໂຕຢູ່ ແລ້ວກະມີຢູ່ປະມານສິບຫົກຄົນ ປະມານສິບຫົກຄົນ ແຕ່ ວ່າມີບັນຫາປະມານສອງຄົນເພິ່ນມາບໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້ກະຊິເຫຼືອຢູ່ປະມານ 14 ຄົນ ກະຕອນນີ້ແມ່ນຊິມີ preliminary ແມ່ນຊິເປັນວັນທີ 9 ເນາະ ມື້ອື່ນ ມື້ອື່ນເລີຍ ແລ້ວກະ final day ກໍຊິເປັນວັນທີ 11 August ແລ້ວກ່ອນທີ່ວ່າເຮົາຊິໄດ້ໄປເປັນໂຕແ ທນຂອງປະເທດນີ້ ເພິ່ນມີການປະກວດກັນບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນ pick ເອົາເຮົາເລີຍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອາ ຊິເອີ້ນວ່າເປັນການປະກວດກະບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ວ່າ ມັນກະສ່ຳກັບການປະກວດ ເພາະວ່ານາງງາມແຕ່ລະຄົນສິສົ່ງ profile ສົ່ງ profile ໄປໃຫ້ກັບເວທີປະກວດນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລືອກຫາຄົນທີ່ເໝາະສົມໃນປີນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ ມິນີເຄີຍໄປເວທີປະກວດ Miss International Queen ເນາະ ນັ້ນກໍເປັນຂອງ LGBTQ+ ຄືກັນ ແຕ່ວ່າກະສິມີປະມານຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນທີ່ສົ່ງໃບສະໝັກ ໄປ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ແຕ່ມິນີເປັນຄົນທີ່ຖືກຮັບຄຳຕອບນັ້ນ ຄິດວ່າມັນສ່ຳກັບການປະກວດ ແຕ່ຍິ່ງກວ່ານັ້ນກໍຄືມັນເປັນລະດັບສາກົນ ແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າມັນໜ້າພູມໃຈຫຼາຍກວ່າການປະກວດ ອືມ ເຈົ້ າ ແລ້ວການປະກວດໃນເທື່ອນີ້ເດ ເພິ່ນ ອັນ ຊິໃຫ້ໃສ່ຊຸດແຕ່ງກາຍຈັກຊຸດນີ້ ແມ່ນຢາກໃຫ້ນ້ອງມິນນີ່ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ແດ່ຊິໄດ້ບໍ່ເນາະ ໂອ ຕົວນີ້ວ່ານ້ອງກຽມມາຫຼາຍຊຸດຢູ່ ໄດ້ປະມານ ມິນນີ່ກຽມມາໜ້າຈະປະມານ ເກືອບ 30 ຊຸດ ອືມ ຕອນນີ້ກໍໃສ່ໄປແລ້ວ 10 ຊຸດແລ້ວ ຍັງຊາວຊຸດ ໂອ້ ຍັງຊາວຊຸດ ແຕ່ວ່າ ອັນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດບໍວ່າຕ້ອງມີຊຸດປະຈຳຊາດ ຊຸດລາຕີ ຫຼືວ່າຊຸດຈັ່ງໃດ ຊຸດລອຍນ້ຳອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ມີ ມີ ເພິ່ນກໍຊິມີ ອ່າ evening gown ເນາະ ແລ້ວກໍຊິມີ final gown ແລ້ວກໍຊິມີ costume national costume ແຕ່ວ່າ national costume ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເອົາມາ ເຂົາເຈົ້າບອກວ່າມັນ ມັນເກີດຍາກ ມັນຍາກເກີນໄປ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງຂີ່ຍົນມາ ແລ້ວມັນໄກ ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍໃຫ້ເປັນ record video ມາໃຫ້ແທນ ອາ ແປ ວ່າເພິ່ນຊິເບິ່ງຕາມວິດີໂອທີ່ເຮົາສົ່ງໄປໃຫ້ ໂດຍ ແຕ່ວ່າຊຸດປະຈຳຊາດຊິເປັນແນວໃດນະ ດຽວຊິສົ່ງໃຫ້ເອື້ອຍເບິ່ງກ່ອນໝູ່ເລີຍ ຂອບໃຈ ຊິໄດ້ເຫັນລ່ວງໜ້າ ແລ້ວບັດນີ້ ເອີ ເຮົາຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນປານໃດວ່າເຮົ າຊິໄດ້ເດີນທາງໄປປະກວດເທື່ອນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ເວລາເຮົາດົນຊ່ຳໃດເພື່ອວ່າເຮົາໄດ້ກະຕຽມ ອໍ ຕົວນີ້ກໍຕ້ອງມີການກະຕຽມ ແລະກໍ accept ກັນກ່ອນ ເພາະວ່າລາວຊິບອກກ່ອນລ່ວງໜ້າປະກວດປະມານ ຢ່າງ ຢ່າງໜ້ອ ຍກໍ ໂອ ຕົວນີ້ຂອງມິນນີ່ຊິໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນ 2 ເດືອນ ເຂົາເຈົ້າຊິບອກກ່ອນ ແລ້ວລາວກໍຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂອເຄ ເຈົ້າ ຂ້ອຍ accept ເຈົ້າລະເດີ ເຈົ້າຄືຕົວແທນ ເຈົ້າຄື candidate ມາຈາກປະເທດລາວ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າກຽມໂຕ ຢາກຈະ ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດທຸກໆຢ່າງເພື່ອທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວນັ້ນ ໂອ ແລ້ວດີໃຈບໍ່ ເວລາເພິ່ນຕິດຕໍ່ຫາ ດີໃຈບໍ່ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນບໍ່ ໂອ ມັນບອກບໍ່ໄດ້ເລີຍ ມິນນີ່ແບບເວລາເຫັນ ເວລາເຫັນເຂົາເຈົ້າ apply mail ມາເນ າະ ເຂົາເຈົ້າວ່າ Hello

ເພິ່ນ ອັນ ຈັດຢູ່ບ່ອນເກົ່າບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນປ່ຽນ ອັນ ສະຖານທີ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວຄັ້ງນີ້ນີ່ຈັດຂຶ້ນມາເປັນເທື່ອທີເທົ່າໃດແລ້ວ ຕອນນີ້ຈັດເປັນປີທີ 2 ແລ້ວ ລະກະເຂົາເຈົ້າໜ້າຈະແມ່ນຍ້າຍໂຮງແຮມຈັດ ລະກະປີນີ້ເຂົາເຈົ້າ ຈັດຢູ່ບາຫຼີ ອິນໂດເນເຊຍເນາະ ລະກະເປັນໂຮງແຮມທີ່ໜ້າຈະບໍ່ແມ່ນບ່ອນເກົ່າ ເພາະວ່າບ່ອນເກົ່າເຂົາເຈົ້າຈັດອີກບ່ອນໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າບໍ່ຈື່ວ່າຊື່ໂຮງແຮມຫຍັງ ແລ້ວບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມມິນນີ່ ຍ້ອນຄືນຫຼັງໜ້ອຍໜຶ່ງ ທີ່ວ່າມິນນີ່ກ້າວເຂົ້າມາສູ່ວົງການການປະກວດນີ້ມາໄດ້ດົນປານໃດລະເນາະ ອ່າ ອັນ ຄຳ
ຖາມນະ ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ຍ້ອນຫຼັງຄືນໃນປະຫວັດຂອງມິນນີ່ເອງລະ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ ອັນນ່າ ພົວພັນກັບໂຄງການເລື່ອງງານປະກວດຕ່າງໆນີ້ມາດົນລະປານໃດລະ ຈັກປີແລ້ວທັງໝົດ ໂອ້ ດົນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ກະພະຍ າຍາມປະກວດໃນເວທີ LGBTQ ທີ່ປະເທດລາວເນາະ ແຕ່ເພິ່ນກະບໍ່ໃຫ້ໂອກາດ ລະກະບໍ່ມີໂອກາດນັ້ນ ລະພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າຫາວ່າຊິເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະເປັນຕົວແທນໄປປະກວດທີ່ແຕກຕ່າງ ເພາະວ່າໃນປະ ເທດລາວກະຍັງບໍ່ທັນມີການ support LGBTQ+ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຢາກຈະຈັດການປະກວດຢ່າງເຕັມຮູບແບບກະບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດແບບ ບໍ່ເຕັມຮູບແບບຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ເຈົ້າ ບັດ ອັນ ບັດນີ້ຂໍຍ້ອນຖາມ ຢາກຖາມຄືນກ່ຽວກັບປີຜ່ ານມາເນາະ ປີ 2022 ຫັ້ນ ອັນ ນ່າ ປະເທດໃດໄດ້ຮັບ ອັນ ລາງວັນຊະນະເລີດ ໄດ້ຮັບມົງກຸດຂອງ Miss Equality World ອ່າ ອັນນີ້ແມ່ນລາວສິເປັນປະເທດໄທ Thailand ອໍ ບັດນີ້ຢາກຍ້ອນຖາມນ້ອງມິນນີ່ຄືນໄປປີ 2022 ເນາະ ວ່າທີ່ນ້ອງມິນນີ່ມີຊື່ສຽ ງໂດ່ງດັງຈາກການປະກວດ Miss International Queen ປີ 2022 ຫັ້ນ ເປັນມາຈັ່ງໃດເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ ອໍ ສິວ່າໂດ່ງດັງກໍບໍ່ແມ່ນ ເອີ້ນໂດ່ງດັງວະ ພໍມີຄົນຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກໍຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງ ຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງແລ້ວກໍມັນດີ ຂຶ້ນໄດ້ ເພາະວ່າໃຊ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າຢູ່ລາວສ່ວນຫຼາຍຄົນສິ ເຂົາຈະເອີ້ນວ່ານິຍົມ ນິຍົມເປັນສາວໄຊນ້ອຍເນາະ ກໍຄືເປັນ mini size ແລ້ວຖ້າເປັນ plus size ຄືມິນນີ່ນີ້ສິໃຊ້ຊີວິດຂ້ອນຂ້າງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າສິເປັນເ ສື້ອຜ້າ ອ່າ ໄປແຄສງານຕ່າງໆ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນຍອມຮັບຄົນທີ່ເປັນ plus size ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າພໍໄປປະກວດກັບມາມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ກະມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປີ ດໃຈຍອມຮັບຄວາມເປັນແຕກຕ່າງ ອືມ ເຈົ້າ ແລະບັດນີ້ໂຕທີ່ວ່າເປັນເຈົ້າຂອງວະລີຕິດຫູນີ້ເດ ອັນ ຫຍັງ ຢ່າງໃດ ວະລີຕິດຫູ ໄປອ່ານເບິ່ງແລ້ວ
ກໍໜ້າສົນໃຈດີ ກໍໜ້າສົນໃຈ ແລ້ວຢາກໃຫ້ນ້ອງມິນນີ່ບອກເອງວ່າ ວະລີຕິດຫູດັ່ງກ່າວຫັ້ນເປັນຫຍັງຫັ້ນນະ ຢ່າງຫຍັງ ໂຕນີ້ເນາະກໍຄິດໆຢູ່ທາງຫຼັງເວທີ ຖາມນ້ອງຊາຍຢູ່ວ່າສິເອົາແມ່ນຫຍັງໄປເວົ້ານຳເຂົາເຈົ້ າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໜ້າຈົດຈຳຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ລາວມັນຈະທຳມະດາເກີນໄປ ເພາະວ່າທຸກຄົນໃຊ້ຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ ແລ້ວບັດນີ້ມິນນີ່ກໍຄິດວ່າ ຄັນຂ້ອຍເຮັດຫຍັງຫຼາຍໄດ້ກວ່າຫັ້ນ ມັນກໍໜ້າຈະດີເດນະ ແລ້ວກໍຄິດອອກ ມາ ແລ້ວກໍຄິດອອກທາງຫຼັງເວທີ ໃສ່ແບບສະຖານະການນັ້ນເລີຍ ກໍດ້ວຍຄວາມທີ່ແບບເປັນຄົນທີ່ມັກໃນສຽງດົນຕີ ແລ້ວກໍວາງເມໂລດີຂຶ້ນມາສາມລະດັບ ກໍຄື ລາວ ລາວ ລາວ ປະມານນີ້ຫັ້ນນະ ເອີ ກໍເປັນອັນວ່າ ມື້ນີ້ນີ້ ເຮົາກໍ ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກວດ Miss Equality World 2023 ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກມິນນີ່ ຂອບໃຈເດີ້ມິນນີ່ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ
ເຈົ້າ ກັນກະ ກະຍັງຂໍກ່ອນ ຂໍອີກກ່ອນ ຂໍ ຂອບໃຈເພິ່ນອະທິບາຍ ເຈົ້າ ບັດນີ້ກະຍັງ ຂໍ ຢາກຂໍຖາມນ້ອງມິນນີ່ຄືນແຫຼະ ເພາະວ່າຕອນທຳອິດ ນ້ອງມິນນີ່ວ່າ ນ້ອງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ຢາກເກັ່ງຫັ້ນນະ ອັນ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ອັນ ນ້ ອງ ອັນ ຢູ່ ປັດຈຸບັນ ຫຼືວ່າ ອັນ ຜ່ານມາຫັ້ນຈັ່ງໃດ ສິວ່າຢູ່ໃສຕີ້ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ຢູ່ລາວຫັ້ນນະ ຢາກໃຫ້ເວົ້າໃຫ້ຮູ້ນຳແດ່ເນາະ ໂຕນີ້ວ່າຕອນຍັງນ້ອຍເນາະ ມິນນີ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢູ່ USA ຢູ່ ອັນ Texas ອືມ ໄປຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ຫັ້ ນ ໄປຢູ່ ອ່າ San Antonio ແລ້ວກໍຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມຢູ່ຫັ້ນ ມັດທະຍົມປາຍ ຈົບມາແລ້ວກໍໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຈີນ ແລ້ວກໍເວົ້າໄດ້ພາສາລາວ ແຕ່ວ່າບໍ່ເກັ່ງ ທີ່ໃຊ້ທາງການປານໃດຫັ້ນນະ ເວລາເວົ້າກັບຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍອາດຈ ະຟັງແບບບໍ່ສະບາຍຫູໜ້ອຍໜຶ່ງນະ ກໍເລີຍຢາກຈະຂໍອະນຸຍາດແບບວ່າ ເອີ ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ບໍ່ ຫຍັງປະມານນີ້ຫັ້ນນະ ອືມ ສົມພໍເບິ່ງໄລສົດຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາ ອື ຄັນບໍ່ເຊື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ ງເດີ້ ເພິ່ນເວົ້າຫຼາຍພາສາແທ້ໆ ທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ກໍສິມີພາສາລາວ ພາສາ Thailand ພາສາຈີນ ພາສາອັງກິດ ແລະກະພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂອ້ ວ້າວ ເກັ່ງໆຂະໜາດ ເຈົ້າ ແລ້ວໃນການປະກວດໃນຄັ້ງນີ້ເດ້ ນ້ອງມິນນີ່ຕັ້ງຄວາ ມຫວັງໄວ້ແນວໃດ ໂອ້ gonna be crown
ແນ່ນອນ ຢາກໄດ້ມົງກຸດແນ່ນອນ ເພາະວ່າ ການທີ່ເຮົາມີມົງກຸດ ຫຼືວ່າເຮົາເປັນ winner ໃນປີນີ້ ມັນຊິເປັນໃບເບີກທາງໃຫ້ເຮົາສາມາດ ກ້າວຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກຕ່າງໆ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຮົາກໍຊິສາມາດສະແດງສັກ ກະຍະພາບໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຫັນວ່າເຮົາມີຄວາມສາມາດ ແລະ ລາວກໍຊິຊັບພອດເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າເຮົາຊິເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີ experience ແລະກະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຫັນວ່າເຮົານັ້ນເປັນບຸກຄົນຄຸນນະພາບ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໄດ້ ເພາະວ່າຄັນສົມມຸດເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄົນອື່ນກໍຢາກຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນເຈົ້າ ເຊິ່ງມົງກຸດນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ມາແລ້ວຊິງາມ ຫຼືວ່າພູມໃຈແຕ່ເຮົາຢ່ າງດຽວເນາະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວພູມໃຈໃນຕົວນ້ອງໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດເປັນໃບເບີກທາງທີ່ຈະເປັນແກນນຳ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພູມໃຈໃນຕົວເຮົາ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊັບພອດໃຫ້ເຮົາໄປສູ່ການ ເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ເຍົາວະຊົນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ ການທີ່ນ້ອງມາຢູ່ໃນຈຸດນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານ້ອງເຮັດໃຫ້ກັບຄົນດຽວ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ເພື່ອຕົວເ ອງ ແຕ່ນ້ອງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສ່ວນລວມ ນັ້ນກໍຄືການເປັນສຽງ ເປັນກະບອກສຽງເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍໃນປະເທດລາວ ເພາະວ່າຫຼາຍກວ່າລ້ານຄົນໃນປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາທີ່ສົມບູນ ແບບ ຫຼືເວົ້າງ່າຍໆກະຄື ຄົນລາວເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ ຍັງບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ສະນັ້ນ ນ້ອງກໍຢາກເປັນສຽງໜຶ່ງທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼືວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກມີຄຸນນ ະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ເອົາງ່າຍໆເລີຍກະຄື ຢາກຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການສຶກສາທີ່ດີ ເພາະວ່າການສຶກສາທີ່ດີນັ້ນ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີໄດ້ ໂດຍ
ອື ເຈົ້າ ກໍຖືວ່າ ຄຳຕອບນີ້ປະທັບໃຈ ປະທັບໃຈເຮົາ ແລະກະຕ້ອງປະທັບໃຈ ອັນ ຄະນະກຳມະການນຳ ຈັ່ງໃດກະຂໍໃຫ້ນ້ອງມິນນີ່ ປະສົບ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະກະໃຫ້ໄດ້ຮັບມົງກຸດກັບຄືນປະເທດເດີ້ ເຈົ້າເດີ້ ທ່ ຽວມ່ວນໆຢູ່ບາຫຼີ ເຈົ້າ ທ່ຽວມ່ວນໆຢູ່ບາຫຼີ ແລະກະ ໃນມື້ນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳນ້ອງມິນນີ່ຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ແລະກະຂໍໃຫ້ ຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ຂໍໃຫ້ທ່ຽວມ່ ວນໆຢູ່ບາຫຼີ ແລະກະຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກຢ່າງ ໜ້າທີ່ວຽກງານເລີຍເນາະ ເອົາມົງກຸດກັບມາປະເທດລາວເດີ້ ຂອບໃຈ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວ ປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ EP 10 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກະ Spotify ໄດ້ເນາະ ພົບກັນໃໝ່ໃນ EP ຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ